ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ຜູ້ຍິງອາຍຸແກ່ ແລະ ຄົນພິການ ເພິ່ງພາອາໄສການສະຫວັດດີການສັງຄົມດົນນານກວ່າ ໜັງສືລາຍງານອັນໜຶ່ງຈາກຫ້ອງການງົບປະມານສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາ ລີ ຄື Parliamentary Budget Office ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແກ່ ແລະ ຄົນພິການ ເປັນຈຳພວກຄົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສການສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງອົດສະເຕຣເລຍດົນນານກວ່າ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນມີຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ຜົນສະທ້ອນຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຕື່ມອີກ ເປັນສິ່ງທີ່ເພພັງໂອກາດຂອງຄົນທີ່ອ່ອນແອ ທີ່ຈະໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳ ຫ້ອງການ Parliamentary Budget Office ເປີດເຜີຍການວິເຄາະໃໝ່ອັນໜຶ່ງອອກມາແລ້ວ ທີ່ມອງເບິ່ ງນິໄສໃຈຄໍຂອງການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງເບ້ຍວ່າງງານຂອງກ່ອນໜ້າວິກິດໂຄວິດ-19 ໜັງສືລາຍງານຂອງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ ແລະ ຜູ້ ຍິງ ເປັນສ່ວນປະກອບອັນໃຫຍ່ໂຕໃນດ້ານການໄດ້ເງິນ JobSeeker ເມື່ອທີ່ຈຳນວນຄົນວ່າງງານທີ່ໄດ້ກິນເງິນວ່າງງານໄລຍະຍາວກໍທະວີຂຶ້ນ ຄົນທີ່ໄດ້ເບ້ຍສະຫວັດດີການມີອາຍຸ 45 ປີ ແລະ ແກ່ກວ່າ ແມ່ນວ່າທະວີຂຶ້ນຈ າກ 44 ເປີເຊັນໃນປີ 2017 ໄປເປັນ 50 ເປີເຊັນໃນປີ 2019

ກະທັ້ງກ່ອນໜ້າທີ່ມີໂຄວິດ-19 ຄົນທີ່ໄດ້ກິນເບ້ຍສົງເຄາະສັງຄົມນັ້ນມີອາຍຸ 60 ແລະ ແກ່ກວ່ານີ້ ແມ່ນວ່າກໍທະວີຂຶ້ນສຳລັບເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ໂດຍທີ່ສຳລັບຜູ້ຍິງນັ້ນແມ່ນທະວີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ ໃນການວັດແທກເບິ່ງໄລ ຍະເຖິງ 12 ປີ ຄົນທີ່ໄດ້ JobKeeper ເປັນເວລາໜຶ່ງປີ ຫຼື ດົນນານກວ່າ ແມ່ນທະວີຂຶ້ນຈາກ 48 ເປີເຊັນ ໄປເປັນ 71 ເປີເຊັນ ສຳລັບຜູ້ຍິງ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຊາຍ ແມ່ນທະວີຂຶ້ນ 51 ເປີເຊັນ ໄປເປັນ 63 ເປີເຊັນ ພາຍໃນວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2019 ມີຜູ້ຍິ ງ 24 ເປີເຊັນ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 20 ເປີເຊັນ ທີ່ໄດ້ກິນເບ້ຍ JobSeeker ເປັນເວລາ 5 ປີ ຫຼື ດົນນານກວ່ານີ້ ຍານາງ ດັອກເຕີ Robin Jones

ໜັງສືລາຍງານກໍມອງເບິ່ງການທີ່ຄົນໄດ້ກິນເງິນ JobSeeker ຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ ແລະ ພຶດສະພາ 2020 ຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ກິນເບ້ຍ JobSeeker ປູດທະວີຂຶ້ນຈາກ 793,000 ຄົນ ໄປເປັນ 1,046,000 ຄົນແລ້ວ ໂດຍມີຜູ້ຊາຍເປັນສ່ວນ ປະກອບໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ທະວີຂຶ້ນນັ້ນ

ເມື່ອທີ່ມັນມີການຄົ້ນຄວ້າໜ້ອຍ ແມ່ນວ່າໂດຍທຳມະດາແລ້ວ ມັນເປັນການຮັບຮູ້ ທີ່ຜູ້ຊາຍທີ່ຕົກວຽກຕົກການ ແມ່ນຈະໄປຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການເງິນ ແຕ່ຜູ້ຍາຜູ້ຍິງນັ້ນຄົງຈະໄປຊອກວຽກທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຂໍ້ມູນຂອງການລາຍງານອື່ນໆ ແມ່ນວ່າເບ້ຍ Parenting ແມ່ນມີຄົນກິນຫຼຸດລົງ ກ່ອນໜ້າໂຄວິດ-19 ແຕ່ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ກິນເບ້ຍ Parenting ກະໂດດຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ຄົນທີ່ມີຄູ່ທີ່ໄດ້ຮັບເບ້ຍ Parenting ກະໂດດຂຶ້ນ 36 ເປີເຊັນ ເມື່ອທີ່ຄົນເປັນດ່ຽວທີ່ກິນເງິນ Parenting ແມ່ນກະໂດດຂຶ້ນ 6 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ຫ້ອງການ Parenting Budget Office ກໍເຫັນວ່າ ຜົນກະທົບກະເທືອນໃສ່ງົບປະມານ ໃນດ້ານການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳໃສ່ JobSeeker ຄົງຈະຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍຈຳນວນຜູ້ຍິງ ທີ່ທະວີຂຶ້ນ ແລະ ຄົນແກ່ອາຍຸໄດ້ກິນເງິນ JobSeeker ການທີ່ມີຄົນເພິ່ງພາອາໄສເບ້ຍສົງເຄາະສັງຄົມດົນນານກວ່າ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເງິນນັ້ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຕັມສ່ວນຈະເຮັດວຽກເຮັດການ ແມ່ນມັນຄົງຈະແຕະຕ້ອງກ ານຈັບຈ່າຍເງິນຄຳໃນງົບປະມານ

ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນວ່າງງານ ກ່ອນໜ້າທີ່ມີໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນ ການລັອກດາວຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລະ ເສດຖະກິດອັນອ່ອນແອ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົນວ່າງງານມີເຖິງ 7.5 ເປີເຊັນ ສຳລັບໄລຍະ 22 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈຳນວນຄົ ນວ່າງງານມີເຖິງ 1 ລ້ານຄົນເປັນຄັ້ງແລກໆແລ້ວ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ
ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ແລ້ວຟັງພາກລາຍການພາສາລາວ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນນຳ